ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ
ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ເລີຍ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກທັງຫຼາຍ ຊີວິດຂອງເຮົາໃນສະໄໝນີ້ຕ້ອງເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມຟ້າວຟັ່ງ ຄວາ ມຕື່ນເຕັ້ນ ຄົນເຮົາໃຊ້ເວລາກັບສິ່ງຕ່າງໆຫຼາຍຢ່າງ ຈົນເຮັດໃຫ້ມີເວລານອນນ້ອຍລົງ ແຕ່ຕ້ອງເຮັດວຽກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຈາກນັ້ນກໍເມື່ອຍໝົດແຮງ ໂດຍສະເພາະຄົນໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ ເມື່ອນອນບໍ່ຫຼັບ ພວກເຂົ າຈະຕ້ອງຫັນໄປເພິ່ງຢານອນຫຼັບ ເພາະຄິດວ່າ ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ພັກຜ່ອນເອົາແຮງ ໃຫ້ມີແຮງຄືເກົ່າ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງບາງຄົນຈຶ່ງຮູ້ສຶກອ່ອນເພຍຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ບາງທີອາດເປັນ ເພາະວ່າ ຄົນຄົນນັ້ນບໍ່ສະບາຍ ມີອາການຜິດປົກກະຕິໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກໍເປັນໄດ້ ເຊັ່ນ ເປັນຫວັດ ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງຄົນສູນເສຍພະລັງງານໄປໃນທຸກຄັ້ງທີ່ເປັນ ຫຼື ບາງຄົນອາດຈະ ເກີດຈາກອາການຊຶມເສົ້າກໍເປັນໄດ້ ສ່ວນກຸ່ມຄົນທີ່ມີທ່າທີວ່າ ມີສຸຂະພາບດີ ເພາະເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫ້ອງການ ເຮັດວຽກຢູ່ກັບໂຕະກັບຕັ່ງ ແຕ່ເຊື່ອບໍ່ວ່າຄົນເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມກົດດັນຈາກບັນຫາຕ່າງໆຫຼາຍຢ່າງ ຈົ ນເຮັດໃຫ້ບາງຄົນມີອາລົມເສຍ ມີເວລາພັກຜ່ອນນ້ອຍ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ກະວົນກະວາຍ ແລະ ຕ້ອງອາໄສເຄື່ອງດື່ມທີ່ປະສົມສານຄາເຟອິນມາຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ຕື່ນຢູ່ສະເໝີ ເຊັ່ນ ກາເຟ ນ້ຳຊາ ນ້ຳແປັບຊີ ແລະ ເຄື່ອງ ດື່ມອື່ນໆທີ່ມີສານຄາເຟອິນປະສົມຢູ່ ເມື່ອດື່ມເຂົ້າໄປແລ້ວ ສານຄາເຟອິນຈະກະຕຸ້ນປະສາດສ່ວນກາງ ເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ຫຼັບ ຫຼື ບໍ່ເຫງົານອນ ເມື່ອຮອດເວລານອນ ຈະນອນບໍ່ຫຼັບ ອາການອ່ອນເພຍເປັນປະຈຳນັ້ ນ ເຮັດໃຫ້ຄົນອາລົມເສຍງ່າຍ ໃຈຮ້ອນ ແລະ ຂາດຄວາມອົດທົນ ໃນການເຮັດວຽກຈະບໍ່ມີສະມາທິ ວຽກທີ່ງ່າຍສາມາດກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຍາກໄດ້ ຖ້າຈະຖາມວ່າການພັກຜ່ອນມີຜົນດີຕໍ່ຮ່າງກາຍແນວໃດ ມີແນ່ນ ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ການພັກຜ່ອນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ພັກ ແລະ ປັບປຸງກ້າມຊີ້ນທີ່ເສຍໄປ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຂັບຖ່າຍສິ່ງເສດເຫຼືອອອກມາ ແລ້ວຮ່າງກາຍກໍຈະກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ ການພັກຜ່ອນ ອາການ ບາດເຈັບຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງລວມເຖິງຄວາມຕຶງຄຽດທີ່ກະທົບກະເທືອນຕໍ່ອາລົມ ການພັກຜ່ອນທີ່ພຽງພໍຈະຊ່ວຍຕໍ່ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາໃຫ້ຍືນຍາວຂຶ້ນໄດ້ ຈາກການວິໄຈຄົ້ນຄວ້າເຫັນວ່າ ຄົນ ທີ່ນອນ 7 ຫາ 8 ຊົ່ວໂມງເປັນປະຈຳທຸກຄືນ ມີສະຖິຕິເສຍຊີວິດນ້ອຍກວ່າຄົນທີ່ນອນຕ່ຳກວ່າ 7 ຊົ່ວໂມງ ສຳລັບເດັກເກີດໃໝ່ ຄວນນອນມື້ລະ 16 ຫາ 20 ຊົ່ວໂມງ ເດັກນ້ອຍຄວນນອນມື້ລະ 10 ຫາ 12 ຊົ່ວໂມງ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ ວ່າ ການເຮັດວຽກໜັກບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະມີຜົນງານຫຼາຍຂຶ້ນ ຈາກການສຶກສາພົບວ່າ ໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ລັດຖະບານຂອງອັງກິດໄດ້ກຳນົດໃຫ້ປະຊາຊົນເຮັດວຽກອາທິດລະ 74 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ເຫັນວ່າຄົ ນງານເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ ຕໍ່ມາ ຈຶ່ງຄົ້ນພົບວ່າເວລາທີ່ເໝາະສົມໃນການເຮັດວຽກຄື ອາທິດລະ 48 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຄວນພັກຜ່ອນອາທິດລະ 1 ມື້ ນອກຈາກນີ້ກໍຍັງມີການລາພັກປະຈຳປີອີກ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຮ່າ ງກາຍຂອງຄົນເຮົາມີອາການເຄິ່ງຫຼັບເຄິ່ງຕື່ນ ແລະ ຫຼັບສະໜິດສະຫຼັບສັບປ່ຽນກັນໄປຕະຫຼອດຄືນ ການນອນຫຼັບເປັນທາງອອກທຳມະຊາດທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດ ຜ່ອນຄວາມກົດດັນ ແລະ ຄວາມຕຶງຄຽດຂອງຮ່າງກາຍ ໃ ນຂະນະທີ່ເຮົານອນຢູ່ນັ້ນ ອາດຈະມີຄວາມຝັນ ແຕ່ການກິນຢານອນຫຼັບເປັນການໃຊ້ລິດຢາທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຂົ້າສູ່ສະພາບບໍ່ຮູ້ໂຕ ເຊິ່ງບໍ່ມີຄວາມຝັນໃນເວລານອນຫຼັບຢູ່ ເຖິງວ່າຄົນກິນຈະບອກວ່າຕົນເ ອງນອນຫຼັບດີສະບາຍໝົດຄືນກໍຕາມ ແຕ່ນັ້ນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ດີສຳລັບຮ່າງກາຍ ຢານອນຫຼັບຄວນໃຊ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ຫຼື ຕາມທີ່ແພດໝໍສັ່ງເທົ່ານັ້ນ ເພາະຖ້າໃຊ້ຢານີ້ຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາດົນນານ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ ອາການອ່ອນເພຍແບບຊຳເຮື້ອ ບາງຄົນບອກວ່າ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີເຊື້ອເຫຼົ້າເບຍ ຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫຼັບດີ ແຕ່ວິທີນີ້ບໍ່ໄດ້ເສີມສ້າງພະລະກຳລັງ ຄືກັບການອອກກຳລັງກາຍ ຫຼື ການນອນແບບທຳມະຊາດ ວິທີເຮັດໃຫ້ນ ອນຫຼັບດີ ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ບໍ່ຄວນເຮັດວຽກຕະຫຼອດເວລາ ໃຫ້ພັກເປັນໄລຍະ ເຊັ່ນ ພັກດື່ມນ້ຳ ສູດລົມຫາຍໃຈເຂົ້າເລິກໆ ຈັດໃຫ້ມີເວລາອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ ມື້ລະ 30 ນາທີ ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ສຶກ ຜ່ອນຄາຍ ແລະ ຫຼຸດຄວາມຊຶມເສົ້າ ຫຼື ຄວາມຕຶງຄຽດລົງໄດ້ ກຳນົດເວລານອນທີ່ແນ່ນອນ ຕື່ນເປັນເວລາ ແລະ ກິນອາຫານຕາມເວລາ ການປະຕິບັດແບບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍລຶ້ງເຄີຍ ການກິນອາຫານກ່ອນ ນອນ 4 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອໃຫ້ກະເພາະໄດ້ພັກຜ່ອນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາພັກຜ່ອນໄດ້ສະບາຍ ນອກຈາກນີ້ ການອາບນ້ຳອຸ່ນຈະເຮັດໃຫ້ນອນຫຼັບສະບາຍ ແລະ ສຸດທ້າຍໃຫ້ຄິດແຕ່ສິ່ງດີໆ ຈິດໃຈຈະສະບາຍ ແລະ ສະຫງົບ ຊຶ່ງ ຈະເຮັດໃຫ້ນອນຫຼັບສະບາຍ ການນອນຫຼັບຢ່າງພຽງພໍ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນດີຕໍ່ຈິດໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຜິວໜັງ ແລະ ໜ້າຕາກໍຈະມີຜົນດີເຊັ່ນດຽວກັນ ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ການຫຼັບຂອງກຳມະກອນກໍຜາ ສຸກ ບໍ່ວ່າຈະໄດ້ກິນໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍ ແຕ່ຄວາມອີ່ມທ້ອງຂອງຄົນຮັ່ງມີ ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ລາວນອນຫຼັບ ປັນຍາຈານ ບົດທີ 5 ຂໍ້ 12 ແມ່ນແລ້ວ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກໜັກຈະນອນຫຼັບຍາກ ຢ່າໃຫ້ສິ່ງໃດມາເປັນອຸປະສັກເຮັດ ໃຫ້ທ່ານນອນບໍ່ຫຼັບ ມື້ນີ້ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງອີກແລ້ວ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ທາງລາຍກາ ນຂອງພວກເຮົາຂໍແນະນຳ ປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບແບບກະທັດຮັດ ເຊິ່ງເປັນປຶ້ມຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະມອບໃຫ້ທ່ານຟຣີ ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນທ້າຍຂ ອງລາຍການຂອງພວກເຮົາເດີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົ າໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ
ຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ເລີຍເນາະ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road ສິງກະໂປ 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D S I N G A P O R E 298186 ຫຼື ອີເມວມາ lao@awr.org lao@awr.org
ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີບົດເພງທີ່ມ່ວນໆຈາກນັກຮ້ອງນ້ອງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ

ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao at awr.org l a o at a w r o r g ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຄຳສອນເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຂອງພະເຢຊູ ຄືຫຼັກການປະຕິບັດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ
ອາຈານສິງຫາຈະນຳເລື່ອງລາວຄຳສອນຂອງພະເຢຊູໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ແລ້ວ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກທັງຫຼາຍ ຊີວິດຂອງເຮົາໃນສະໄໝນີ້ຕ້ອງເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມຟ້າວຟັ່ງ ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ຄົນເຮົາໃຊ້ເວລາກັບສິ່ງຕ່າງໆຫຼາຍຢ່າງ ຈົນເຮັດໃຫ້ມີເວລານອນນ້ອຍລົງ ແຕ່ຕ້ອງເຮັດວ ຽກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຈາກນັ້ນກໍເມື່ອຍໝົດແຮງ ໂດຍສະເພາະຄົນໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ ເມື່ອນອນບໍ່ຫຼັບ ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຫັນໄປເພິ່ງຢານອນຫຼັບ ເພາະຄິດວ່ານີ້ແມ່ນວິທີທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ພັກຜ່ອນເອົາແຮງ ໃຫ້ ມີແຮງຄືເກົ່າ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງບາງຄົນຈຶ່ງຮູ້ສຶກອ່ອນເພຍຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ບາງທີອາດເປັນເພາະວ່າ ຄົນຄົນນັ້ນບໍ່ສະບາຍ ມີອາການຜິດປົກກະຕິໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກໍເປັນໄດ້ ເຊັ່ນ ເປັນຫວັດ ໄຂ້ຫວັ ດໃຫຍ່ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງຄົນສູນເສຍພະລັງງານໄປໃນທຸກຄັ້ງທີ່ເປັນ ຫຼື ບາງຄົນອາດຈະເກີດຈາກອາການຊຶມເສົ້າກໍເປັນໄດ້ ສ່ວນກຸ່ມຄົນທີ່ມີທ່າທີວ່າມີສຸຂະພາບດີ ເພາະເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫ້ອງ ການ ເຮັດວຽກຢູ່ກັບໂຕະກັບຕັ່ງ ແຕ່ເຊື່ອບໍ່ວ່າ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມກົດດັນຈາກບັນຫາຕ່າງໆຫຼາຍຢ່າງ ຈົນເຮັດໃຫ້ ບາງຄົນມີອາລົມເສຍ ມີເວລາພັກຜ່ອນນ້ອຍ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ກະວົນກະວາຍ ແລະ ຕ້ອງອາໄສເຄື່ ອງດື່ມທີ່ປະສົມສານຄາເຟອິນມາຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ຕື່ນຢູ່ສະເໝີ ເຊັ່ນ ກາເຟ ນ້ຳຊາ ນ້ຳແປັບຊີ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມອື່ນໆ ທີ່ມີສານຄາເຟອິນປະສົມຢູ່ ເມື່ອດື່ມເຂົ້າໄປແລ້ວ ສານຄາເຟອິນຈະກະຕຸ້ນປະສາດສ່ວນກາງ ເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ຫຼັບ ຫຼື ບໍ່ເຫງົານອນ ເມື່ອຮອດເວລານອນຈະນອນບໍ່ຫຼັບ ອາການອ່ອນເພຍເປັນປະຈຳນັ້ນເຮັດໃຫ້ຄົນອາລົມເສຍງ່າຍ ໃຈຮ້ອນ ແລະ ຂາດຄວາມອົດທົນ ໃນການເຮັດວຽກຈະບໍ່ມີສະມາທິ ວຽກ ທີ່ງ່າຍສາມາດກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຍາກໄດ້ ຖ້າຈະຖາມວ່າການພັກຜ່ອນມີຜົນດີຕໍ່ຮ່າງກາຍແນວໃດ ມີແນ່ນອນທ່ານຜູ້ຟັງ ການພັກຜ່ອນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ພັກ ແລະ ປັບປຸງກ້າມຊີ້ນທີ່ເສຍໄປ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍ ໄດ້ຂັບຖ່າຍສິ່ງເສດເຫຼືອອອກມາ ແລ້ວຮ່າງກາຍກໍຈະກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ ການພັກຜ່ອນ ອາການບາດເຈັບຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງລວມເຖິງຄວາມຕຶງຄຽດທີ່ກະທົບກະເທືອນຕໍ່ອາລົມ ກາ ນພັກຜ່ອນທີ່ພຽງພໍຈະຊ່ວຍຕໍ່ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາໃຫ້ຍືນຍາວຂຶ້ນໄດ້ ຈາກການວິໄຈຄົ້ນຄວ້າເຫັນວ່າ ຄົນທີ່ນອນ 7 ຫາ 8 ຊົ່ວໂມງເປັນປະຈຳທຸກຄືນ ມີສະຖິຕິເສຍຊີວິດນ້ອຍກວ່າຄົນທີ່ນອນຕ່ຳກວ່າ 7 ຊົ່ວໂມງ ສຳ ລັບເດັກເກີດໃໝ່ ຄວນນອນມື້ລະ 16 ຫາ 20 ຊົ່ວໂມງ ເດັກນ້ອຍ ຄວນນອນມື້ລະ 10 ຫາ 12 ຊົ່ວໂມງ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າ ການເຮັດວຽກໜັກບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະມີຜົນງານຫຼາຍຂຶ້ນ ຈາກການສຶກສາພົບວ່າ ໃນສົງຄາມໂ ລກຄັ້ງທີ 2 ລັດຖະບານຂອງອັງກິດໄດ້ກຳນົດໃຫ້ປະຊາຊົນເຮັດວຽກອາທິດລະ 74 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ເຫັນວ່າຄົນງານເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ ຕໍ່ມາຈຶ່ງຄົ້ນພົບວ່າ ເວລາທີ່ເໝາະສົມໃນການເຮັດວຽກຄື ອາທິດ ລະ 48 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຄວນພັກຜ່ອນອາທິດລະ 1 ມື້ ນອກຈາກນີ້ກໍຍັງມີການລາພັກປະຈຳປີອີກ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາມີອາການເຄິ່ງຫຼັບເຄິ່ງຕື່ນ ແລະ ຫຼັບສະໜິດ ສະຫຼັບສັບປ່ຽນກັນໄປຕະຫຼອດຄືນ ການ ນອນຫຼັບເປັນທາງອອກທຳມະຊາດທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນ ແລະ ຄວາມຕຶງຄຽດຂອງຮ່າງກາຍ ໃນຂະນະທີ່ເຮົານອນຢູ່ນັ້ນ ອາດຈະມີຄວາມຝັນ ແຕ່ການກິນຢານອນຫຼັບ ເປັນການໃຊ້ລິດຢາທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່ າງກາຍເຂົ້າສູ່ສະພາບບໍ່ຮູ້ໂຕ ເຊິ່ງບໍ່ມີຄວາມຝັນໃນເວລານອນຫຼັບຢູ່ ເຖິງວ່າຄົນກິນຈະບອກວ່າ ຕົນເອງນອນຫຼັບດີສະບາຍໝົດຄືນກໍຕາມ ແຕ່ນັ້ນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ດີສຳລັບຮ່າງກາຍ ຢານອນຫຼັບຄວນໃຊ້ໃນກໍລະ ນີສຸກເສີນ ຫຼື ຕາມທີ່ແພດໝໍສັ່ງເທົ່ານັ້ນ ເພາະຖ້າໃຊ້ຢານີ້ຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາດົນນານ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການອ່ອນເພຍແບບຊຳເຮື້ອ ບາງຄົນບອກວ່າ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີເຊື້ອເຫຼົ້າ ເບຍ ຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫຼັບດີ ແຕ່ວິ ທີນີ້ບໍ່ໄດ້ເສີມສ້າງພະລະກຳລັງ ຄືກັບການອອກກຳລັງກາຍ ຫຼື ການນອນແບບທຳມະຊາດ ວິທີເຮັດໃຫ້ນອນຫຼັບດີ ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ບໍ່ຄວນເຮັດວຽກຕະຫຼອດເວລາ ໃຫ້ພັກເປັນໄລຍະ ເຊັ່ນ ພັກດື່ມນ້ຳ ສູດລົ ມຫາຍໃຈເຂົ້າເລິກໆ ຈັດໃຫ້ມີເວລາອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ ມື້ລະ 30 ນາທີ ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍ ແລະ ຫຼຸດຄວາມຊຶມເສົ້າ ຫຼື ຄວາມຕຶງຄຽດລົງໄດ້ ກຳນົດເວລານອນທີ່ແນ່ນອນ ຕື່ນເປັນເວລາ ແລະ ກິນອາຫານຕາມເວລາ ການປະຕິບັດແບບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍລຶ້ງເຄີຍ ການກິນອາຫານກ່ອນນອນ 4 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອໃຫ້ກະເພາະໄດ້ພັກຜ່ອນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາພັກຜ່ອນໄດ້ສະບາຍ ນອກຈາກນີ້ ການອາບ ນ້ຳອຸ່ນຈະເຮັດໃຫ້ນອນຫຼັບສະບາຍ ແລະ ສຸດທ້າຍໃຫ້ຄິດແຕ່ສິ່ງດີໆ ຈິດໃຈຈະສະບາຍ ແລະ ສະຫງົບ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ນອນຫຼັບສະບາຍ ການນອນຫຼັບຢ່າງພຽງພໍ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນດີຕໍ່ຈິດໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຜິວໜັງ ແ ລະ ໜ້າຕາກໍຈະມີຜົນດີເຊັ່ນດຽວກັນ ພະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ການຫຼັບຂອງກຳມະກອນກໍຜາສຸກ ບໍ່ວ່າຈະໄດ້ກິນໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍ ແຕ່ຄວາມອີ່ມທ້ອງຂອງຄົນຮັ່ງມີ ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ລາວນອນຫຼັບ ປັນຍາຈານ ບົດທີ 5 ຂໍ້ 12 ແມ່ນແລ້ວ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກໜັກຈະນອນຫຼັບຍາກ ຢ່າໃຫ້ສິ່ງໃດມາເປັນອຸປະສັກ ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນບໍ່ຫຼັບ ມື້ນີ້ ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງອີກແລ້ວ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສະບາຍດີ ທ່ານ ໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວຂອງພະເຈົ້າ ໂດຍອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸ ກະຈາຍສຽງແອັດເວັນຕິສສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກຄົນໄດ້ອ່ານຟຣີ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທາງລາຍການຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ທ່ານກໍຈະໄດ້ປຶ້ມດີໆ ມີສາລ ະໜ້າຮູ້ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຕອນທ້າຍຍັງມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານຝຶກ

ເພາະວ່າໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີ ຢ່າລືມຮັບຟັງໃ ນລາຍການຄັ້ງໜ້າເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຈະຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວທາງລາຍກ ານຂອງພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງປຶ້ມ ຂຸມຊັບສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ ໄວໆແດ່ເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າທ້າວສັນຍາ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ